ຂໍນອບນ້ອມຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄືຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຈະເລີນອາພອນອອກຕົນຍາດໂຍມ ພຸດທະບໍລິສັດ ຜູ້ສົນໃຈໃນການຟັງເທດຟັງທຳ ສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນ ມື້ນີ້ອາດຕະມາພາບ ພະອາຈານມ ະຫາອຸດອນ ຈາກວັດບ້ານນາດີ ກໍໄດ້ມາພົບມາພໍ້ກັບອອກຕົນຍາດໂຍມ ທ່ານຜູ້ຟັງສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນ ເຊັ່ນເຄີຍ ເອົາຕົວຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ການຄົບມິດສະຫາຍນັ້ນ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຄົນເຮົາເກີດມາໃ ນໂລກນີ້ ຈະຢູ່ລຳພັງຜູ້ດຽວກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຈະຕ້ອງອາໄສໝູ່ເພື່ອນ ຄົນຮັກແພງ ຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນ ຈຶ່ງຈະເອົາຕົວລອດໄດ້ ອ່າ ແຕ່ ການຈະຄົບມິດສະຫາຍນັ້ນ ຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີໆ ວ່າ ເອີ ມີຄວາມປະພຶດປະຕິບັດໂ ຕດີ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຄົບມິດດີກໍຈະມີສີແກ່ຕົວ ຖ້າຄົບມິດຊົ່ວຈະພາຕົວມົວໝອງ ອ່າ ຄຳວ່າມິດນັ້ນ ອື ແປວ່າ ຫຼື ຄືຜູ້ທີ່ມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັນ ມີຄວາມຮັກແພງສະໜິດສະໜົມກົມກຽວ ຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນອຸດໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຖ້າ ເຮົາຄົບກັນໄປແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ເບິ່ງໃຫ້ດີ ກໍອາດຈະເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງ ອາດຈະສາຍສວຍເກີນໄປທີ່ຈະແກ້ໄຂ ເພາະວ່າ ຄົບຄົນດີນັ້ນມີສີແກ່ຕົວ ຄົບມິດດີມີສີແກ່ຕົວ ຄົບມິດຊົ່ວພາຕົວມົວໝອງ ການຄົບກັນນັ້ນສ ຳຄັນ ພະພຸດທະອົງໄດ້ຊົງຕັດໄວ້ໃນມຸງຄຸນລະສູດຂໍ້ທີໜຶ່ງວ່າ ອະເສວະນາ ຈະ ພາລານັງ ປັນດິຕານັນຈະ ເສວະນາ ການຄົບຄົນພານເນາະ ບໍ່ໃຫ້ຄົບຄົນພານ ຄົບແຕ່ບັນດິດ ກໍໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ເລືອກຄົບແຕ່ຄົນ ດີໆ ຄົນບໍ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ຄົບ ເຮົາຈະຮູ້ວ່າຄົນນັ້ນດີ ຄົນນັ້ນບໍ່ດີນັ້ນເຮັດຈັ່ງໃດ ມັນກໍຕ້ອງອາໄສກາລະເວລາ ເບິ່ງໄປຈັກເລັກຈັກໜ່ອຍ ຢ່າງເພິ່ນເວົ້າຫັ້ນ ອ່າ ການເວລາ ໄລຍະທາງພິສູດມ້າ ການເວລາພິສູດຄົນ ເຮົາຈ ະຮູ້ຄົນນັ້ນດີ ຄົນນີ້ບໍ່ດີນັ້ນ ກໍຕ້ອງອາໄສເວລາເປັນເຄື່ອງພິສູດ ຖ້າຫາກວ່າຄົນດີເນາະ ມັນຈະຕ້ອງທົນຕໍ່ການພິສູດ ຖ້າຂອງດີຈະຕ້ອງທົນຕໍ່ການພິສູດ ຖ້າຂອງບໍ່ດີນັ້ນ ອ່າ ການເວລາຜ່ານໄປກໍຈະຮູ້ ມັນ ມັນບໍ່ທົນ ບໍ່ທານຕໍ່ການພິສູດ ຄົນເຮົາບໍ່ດີ ມັນຈະມັກເຮັດແນວບໍ່ດີອອກມາ ແປນອອກມາເລື້ອຍໆ ມັນຈະປິດຈະບັງບໍ່ໄດ້ ພະພຸດທະອົງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື່ອງນີ້ ຈຶ່ງຈັດມຸງຄຸນ ອ່າ 38 ນັ້ນ ເອົາການຄົບຄົນນັ້ນເປັນມຸງຄຸນຂໍ້ທີ 1 ສະນັ້ນການຄົບມິດຕ້ອງຮູ້ຈັກລັກສະນະຂອງມິດໃຫ້ດີ ໃຫ້ດີ ໃຫ້ຖ່ອງແທ້ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ວ່າມິດນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ໃນເລື່ອງນີ້ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນໄດ້ຊົງສະແດງໄວ້ ໃນພະສູດຊື່ວ່າ ສິຄາລະກະສູດ ເພິ່ນບອກວ່າ ມິດນັ້ນ ມີສອງຈຳພວກ ຈຳພວກທີໜຶ່ງຄື ມິດປອມ ຈຳພວກທີສອງ ມິດແທ້ ອາ ມິດປອມນັ້ນ ມິດປອມນັ້ນ ເພິ່ນກໍສະແດງໄວ້ ມີ 4 ຈຳພວກ ມີ 4 ຈຳພວກ 1 ເປັນຄົນຫຼອກລວງ 2 ເປັນຄົນດີແຕ່ເວົ້າ 3 ເປັນຄົນປະຈົບປະແຈງ 4 ເປັນ ຄົນຊັກຊວນໄປໃນທາງຈິບຫາຍ ແລະກະ ມິດແທ້ນັ້ນ ເພິ່ນກໍສະແດງໄວ້ 4 ຈຳພວກ ເຊັ່ນດຽວກັນ 1 ມິດມີອຸປະກາລະ 2 ມິດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກ 3 ມິດແນະນຳສິ່ງທີ່ດີມີປະໂຫຍດ 4 ມິດມີຄວາມຮັກແພງ ເພາະສະນັ້ນ ມິ ດແຕ່ລະຈຳພວກນັ້ນກະ ພະອົງກໍຍັງໄດ້ອະທິບາຍລັກສະນະ ຂອງມິດແຕ່ລະຈຳພວກອອກໄປ ເອີ ມິດປອມນັ້ນ ພະອົງກໍຍັງຊີ້ສະແດງໄວ້ເຖິງສີ່ຈຳພວກ ມີລັກສະນະຕ່າງໆກັນ ມິດທີ່ຈອມປອມເນາະ ແບ່ງອອກເ ປັນສີ່ຈຳພວກ ຈຳພວກທີໜຶ່ງນີ້ກະ ມິດຫຼອກລວງ ວ່າຊັ້ນ ມິດຫຼອກລວງນີ້ກະມີສີ່ລັກສະນະ ມີສີ່ລັກສະນະ ລັກສະນະທີໜຶ່ງ ຄິດເອົາແຕ່ໄດ້ຝ່າຍດຽວ ຄິດເອົາແຕ່ໄດ້ຝ່າຍດຽວ ລັກສະນະທີສອງ ເສຍໜ້ອຍ ຄິດເອົາໃຫ້ ໄດ້ຫຼາຍ ສາມ ເມື່ອມີໄພມາເຖິງໂຕ ຈຶ່ງຮັບເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນ ຂອງເພື່ອນ ສີ່ ຄົບເພື່ອນເພາະເຫັນແກ່ປະໂຫຍດຂອງຕົວເອງ ອັນນີ້ກະ ມິດ ອາ ລັກສະນະຂອງມິດ ອາ ຈອມປອມ ຫຼືວ່າ ມິດຫຼອກລວງນີ້ນະ ມິດຫຼອ ກລວງມີສີ່ລັກສະນະ ລັກສະນະທີໜຶ່ງນີ້ ເຫັນແກ່ໄດ້ຝ່າຍດຽວນີ້ ເປັນຈັ່ງໃດ ຄືຄິດແຕ່ຈະເອົາຂອງໝູ່ຂອງເພື່ອນ ອາ ເຫັນຂອງໝູ່ຂອງເພື່ອນນີ້ ກໍເປັນທີ່ພໍອົກພໍໃຈເຫຼືອທີ່ສຸດ ອາ ພະຍາຍາມເອົາໃຫ້ໄດ້ ພະຍາຍາ ມ ພະຍາຍາມເອົາ ຂໍໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າເວລາໝູ່ເພື່ອນຢາກໄດ້ຂອງໂຕຄືນບາດ ພາສາບັນບໍ່ໃຫ້ ຫາອຸບາຍບ່າຍບ່ຽງ ເວົ້າໄປຕ່າງໆນານາ ເອີ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍຄືບໍ່ໃຫ້ ຈົນໝູ່ພວກເບື່ອ ຄິດແຕ່ເອົາ ກໍຄືວ່າ ຢາກໄດ້ປະໂ ຫຍດ ຢາກໄດ້ປະໂຫຍດ ອາ ຄົບເພື່ອນເພື່ອຫວັງປະໂຫຍດ ເອົາປະໂຫຍດໃຫ້ໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ພວກມີເຂົ້າມີນ້ຳ ກໍໄປພະຍາຍາມໄປຂໍ ອາ ມີຫຍັງກໍໄປຂໍ ມີໜໍ່ໄມ້ ມີຜັກມີຫຍ້າ ມີໝາກເຜັດໝາກເຂືອ ກໍໄປຂໍ ແຕ່ວ່າເວລ າໝູ່ໄປຂໍຄືນ ຊ້ຳພັດບອກວ່າ ໂອຍ ໝົດແລ້ວ ມີໜ້ອຍ ຫຼືວ່າ ບໍ່ມີ ຫາຫາທາງບ່າຍບ່ຽງໄປ ຕ່າງໆນານາຈັ່ງຊັ້ນ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຄົບພວກ ແຕ່ເຫັນແຕ່ຝ່າຍໄດ້ ລັກສະນະທີສອງເນາະ ທີສອງບອກວ່າເສຍໜ້ອຍ ແຕ່ຄຶດເອົ າຫຼາຍ ອັນນີ້ກະສະຫຼະວັດຖຸແຕ່ເລັກໆນ້ອຍໆເອົາມາໃຫ້ ເວລາມີການມີງານ ຊ່ອຍດອງ ກໍເອົາມາຊ່ອຍໜ້ອຍໆ ແຕ່ເວລາເອົາເອົາຫຼາຍ ເອີ ເອົາຫຼາຍ ອືມ ເອົາຫຼາຍ ຫຼືວ່າເອົາຂອງຂີ້ຮ້າຍມາໃຫ້ໝູ່ ແຕ່ວ່າເມື່ອ ເອົາກໍສະພັດເອົາຂອງດີໆໄປ ເປັນຄົນມັກເອົາປຽບ ມັກເອົາປຽບໝູ່ ມັກ ອ່າ ເອົາປຽບເອົາ ອ່າ ເກີນໝູ່ເກີນພວກ ບໍ່ເປັນຄົນທີ່ສັນໂດດມັກນ້ອຍ ອືມ ຖ້າໄດ້ປຽບໝູ່ລະເອົາ ເອົາຂອງບໍ່ດີມາແລກຂອງດີຈັ່ງຊັ້ນ ອັນ ນີ້ກະເອີ້ນວ່າເປັນຄົນເຫັນແຕ່ໄດ້ຝ່າຍດຽວ ຂໍ້ທີສໍ ຂໍ້ທີສາມ ຂໍ້ທີສາມ ອ່າ ຂໍ້ທີສາມນີ້ ເມື່ອມີໄພເຖິງໂຕ ຈຶ່ງຮັບເຮັດວຽກຂອງເພື່ອນ ຖ້າວ່າມີໄພເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເອງ ເຊັ່ນວ່າ ອ່າ ເກີດນ້ຳຖ້ວມໄຟໄໝ້ ເກີດອຸບັດເ ຫດຂຶ້ນມາ ຈະມາຊ່ອຍພວກ ເພື່ອໃຫ້ໃຫ້ໝູ່ໃຫ້ພວກນີ້ປົດປ່ອຍຄວາມທຸກຄວາມຍາກອັນນັ້ນ ມີໄພມາເຖິງໂຕເອງເມື່ອໃດ ກະແລ່ນຫາໝູ່ຫາພວກຊ່ອຍ ພໍໝົດໄພອັນຕະລາຍໄປແລ້ວ ກໍຕີຈາກ ບໍ່ມາຊ່ອຍວຽກຊ່ອຍ ງານ ບໍ່ມາເຫັນໃຫ້ເຫັນໜ້າອີກເລີຍ ອັນນີ້ກະ ເອີ ມີເລື່ອງເນາະ ເລື່ອງເລົ່າຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແຫຼະ ອືມ ມີສອງສ່ຽວຮັກແພງກັນ ສ່ຽວໜຶ່ງມີລົດ ສ່ຽວໜຶ່ງບໍ່ມີ ສ່ຽວທີ່ບໍ່ມີລົດຫັ້ນ ພໍ່ແມ່ສະພັດປ່ວຍ ເອີ ພໍ່ເພິ່ນປ່ວຍຢູ່ໂຮງ ໝໍ ໃນທີ່ສຸດກໍຕາຍ ກໍເລີຍໄດ້ໂທຫາສ່ຽວທີ່ມີລົດວ່າ ສ່ຽວ ອ່າ ຕອນນີ້ພໍ່ເຮົາເສຍແລ້ວ ເຮົາຢາກໃຫ້ສ່ຽວນີ້ເອົາລົດມາໃສ່ພໍ່ເຮົາເມືອບ້ານ ສ່ຽວຈະວ່າງບໍ່ ສ່ຽວນັ້ນຕອບປະຕິເສດວ່າບໍ່ວ່າງ ຊ່ວງນີ້ບໍ່ວ່າງເດີ ວ່າ ຊັ້ນ ໃຫ້ຫາລົດຄັນໃໝ່ເດີ ນີ້ ລາວກະເລີຍມານັ່ງໜ້າເສົ້າຢູ່ບ່ອນແປ້ນມ້າ ອ່າ ມີຄົນໜຶ່ງມາຖາມວ່າ ເຈົ້າເປັນຫຍັງ ພໍ່ຂ້ອຍຕາຍ ຂ້ອຍຫາລົດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ໂອຍ ເອົາລົດຂ້ອຍນີ້ເປັນຫຍັງ ວ່າຊັ້ນ ເອົາລົດຂ້ອຍນີ້ກໍໄດ້ຕົ ວະ ອ່າ ຄົນທີ່ເປັນມິດ ເປັນເປັນມິດສະຫາຍ ເປັນໝູ່ບໍ່ໄດ້ຍ້ອນ ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນເລີຍ ກັບໄດ້ຍ້ອນ ອ່າ ຄົນຄົນນັ້ນໄດ້ເອົາລົດມາໃສ່ ລະກະເອົາໄປສົ່ງຮອດບ້ານ ແຖມຍັງເຮັດບຸນນຳອີກ ຊ່ອຍວຽກນຳອີກ ເອົາເງິນ ເສຍສະຫຼະເງິນ ເອົາຈຳນວນຫຼາຍ ອ່າ ຊ່ອຍງານສົບ ແຕ່ວ່າສ່ຽວຄົນນັ້ນບໍ່ມາປາກົດໂຕອີກເລີຍ ອັນນີ້ກະເປັນຕົວຢ່າງວ່າ ຈະມາຊ່ວຍໝູ່ຊ່ວຍພວກ ສະເພາະໂຕເອງມີໄພເທົ່ານັ້ນ ຖ້າໂຕເອງບໍ່ມີໄພແລ້ວ ກະ ຈະບໍ່ມາໃກ້ ລັກສະນະທີສີ່ຂອງມິດຫຼອກລວງນີ້ ອາ ກໍຄືຄົບຫາໝູ່ເພື່ອນ ເພາະເຫັນປະໂຫຍດຕົນ ຄືວ່າເຫັນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມີອຳນາດວາດສະໜາ ຫຼື ຮັ່ງມີດີໄດ້ ພໍແຕ່ຈະເພິ່ງອາໄສແລ້ວ ກະເຂົ້າໄປຫາ ອາ ຕີສະໜິດສະ ໜົມ ເອົາຂອງມາໃຫ້ ເພື່ອວ່າຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຜູ້ນັ້ນ ເວລາມີເລື່ອງເດືອດຮ້ອນ ກໍຈະໄດ້ອາໄສຜູ້ນັ້ນຊ່ວຍ ແຕ່ພໍຜູ້ນັ້ນໝົດອຳນາດວາດສະໜາ ກໍຈະຕີຈາກບໍ່ມາໃກ້ ອາ ອັນນີ້ກະເຫັນປະຈຳຢູ່ເນາະ ເຫັນກໍປ ະຈຳຢູ່ຕອນນີ້ກໍໄດ້ ເປັນຄົນຫົວປະຈົບປະແຈງທີດຽວລະ ອັນນີ້ກໍລັກສະນະທີສີ່ຂອງ ມິດຈອມປອມ ຫຼື ມິດຫຼອກລວງນີ້ນະ ບັດນີ້ມິດຈຳພວກທີສອງ ມິດຈອ ມິດນັ້ນ ມິດປອມຈຳພວກທີສອງ ກໍຄືເປັນຄົນ ຄົນດີແຕ່ເວົ້າ ມີ ເຖິງສີ່ລັກສະນະ ຄົນດີແຕ່ເວົ້າມີສີ່ລັກສະນະ ໜຶ່ງ ເກັບເອົາເລື່ອງທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ມາເວົ້າມາປາໄສ ອືມ ແລ້ວກະ ສອງ ອ້າງເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຍັງບໍ່ມີມາປາໄສ ສາມ ສົງເຄາະດ້ວຍສິ່ງທີ່ຫາປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ສີ່ ອ ອກປາກເວົ້າເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ຕໍ່ໄປກໍຈະມີອະທິບາຍເທື່ອລະຫົວຂໍ້ລະຫົວໄປ ມິດທີ່ດີ ອາ ມິດ ອາ ຄືຄົນດີແຕ່ເວົ້ານີ້ ອາ ມິດຈອມປອມລັກສະນະທີສອງ ພວກທີສອງ ບອກວ່າ ຄົນດີແຕ່ເວົ້າມີລັກສະນະສີ່ຢ່າງ ເກັບເອົາສິ່ງ ທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ ເລື່ອງທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ມາປາໄສ ມາເວົ້າອີກ ອືມ ຄືມັກເວົ້າອ້າງເຖິງສິ່ງທີ່ລ່ວງໄປແລ້ວ ວ່າໂຕເອງໄດ້ເຄີຍຊ່ອຍອັນນັ້ນ ເຄີຍຊ່ອຍອັນນີ້ ເຮົາມື້ນັ້ນມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອັນນັ້ນໂຕ ມື້ນີ້ມື້ນັ້ນ ອາ ເຮົ າໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອໂຕ ອາ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ແບ່ງໃຫ້ເຮົາ ເຮົາຊ່ອຍໂຕ ຄື ໂຕຄືບໍ່ຊ່ອຍເຮົາ ເມື່ອວານນີ້ເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ສິ່ງຂອງອັນນັ້ນນັ້ນແກ່ໂຕ ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງຈັ່ງຊີ້ ຈົນໃນທີ່ສຸດໝູ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາໃຫ້ ຈຳເປັນຕ້ ອງເອົາໃຫ້ ເອີ ອ້າງບຸນອ້າງຄຸນຢູ່ບໍ່ເລີກບໍ່ລາ ອາ ອ້າງບຸນອ້າງຄຸນຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນບໍ່ເລີກບໍ່ລາ ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງເກົ່າ ໂຕເອງເຮັດໜ້າເລັກໜ້ານ້ອຍກະເວົ້າ ອາ ເວົ້າຍາວເວົ້າຍືດເນາະ ອາ ອັນນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນເ ຫັນໃຈ ໃຫ້ເຫັນບຸນເຫັນຄຸນໂຕເອງ ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາເຂົ້າເອົາຂອງມາໃຫ້ ດີແຕ່ເວົ້າ ເວົ້າດີເນາະ ເວົ້າດີ ເພິ່ນຍັງບອກວ່າ ຄົນດີແຕ່ເວົ້າ ຫຼື ຄົນເວົ້າດີ ອາດຈະລ້ຽງເຮົາດ້ວຍບ່ວງເປົ່າ ອາ ເວົ້າດີເດ ແຕ່ວ່າເ ວລາ ເວລາປະຕິບັດບໍ່ຄ່ອຍດີ ພວກນີ້ ປະຈົບປະແຈງ ເວົ້າດີ ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນ ແຕ່ວ່າການພຶດປະຕິບັດບໍ່ມາ ບໍ່ຄ່ອຍດີ ອືມ ບາງເທື່ອຍັງສິສູ້ຄົນເວົ້າໂປກໆເປກໆເນາະ ເວົ້າໄປບໍ່ມ່ວນ ແຕ່ວ່າ ອາ ຈິງໃຈເນາະ ເປັ ນຄົນຈິງໃຈ ຄົນເວົ້າດີເວົ້າມ່ວນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈິງໃຈນະ ອັນນີ້ກະ ອາ ເປັນຕົວຢ່າງເນາະ ເປັນຕົວຢ່າງ ໃຫ້ເຮົາມາຫິນຕອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຄົນລັກສະນະທີ່ດີແຕ່ເວົ້າ ເວົ້າ ເວົ້າເລື່ອງເກົ່າເລື່ອງຫຼັງຢູ່ຈັ່ງຊັ້ ນນີ້ ມັນເປັນຕາຄົບຫຼືບໍ່ ອ່າ ຄົນດີແຕ່ເວົ້າ ບາດນີ້ລັກສະນະທີສອງ ອ້າງເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຍັງບໍ່ມີມາປາໄສ ໂອ້ ມັກເວົ້າແຕ່ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ມີມາເວົ້າ ຄືປາລົບແຕ່ເລື່ອງທາງໜ້າ ເອີ ເມື່ອເວົ້າ ອືມ ເວົ້າປຸກນ້ຳໃຈໃຫ້ໝູ່ຊ່ວ ຍວຽກຊ່ວຍງານວ່າ ເອົາລະໝູ່ເອີຍ ອ່າ ຖ້າໝູ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເຮົາແລ້ວນີ້ນະ ເຮົາຈະເອົາເງິນເທົ່ານັ້ນເທົ່ານີ້ໃຫ້ ເຮົາຈະເອົາລົດໃຫ້ ອ່າ ເຮົາຈະຫານັ້ນນີ້ໃຫ້ ອັນນີ້ກະເອົາແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີມາເວົ້າເນາະ ອ່າ ອ້າງ ເອົາສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີມາປາໄສ ຖ້າເຮົາມີ ຖ້າເຮົາມີເມື່ອໃດ ເຮົາຈະເອົານັ້ນອັນນີ້ໃຫ້ໂຕເດີ້ ເຊັ່ນວ່າເຮົາຖືກເລກ ເຮົາຈະເອົາເງິນຊ່ອຍໂຕ ເຮົາລວຍກ່ອນ ເຮົາຈະເອົາເງິນຊ່ອຍເຫຼືອໂຕເດີ້ ເຮົາໄດ້ເຂົ້າກ່ ອນ ອ່າ ປີນີ້ເຮັດນາໄດ້ເຂົ້າ ເຮົາຈະເອົາໃຫ້ໂຕເດີ້ ອັນນີ້ກະເວົ້າແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນມີ ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນ ອ່າ ເອົາມາເວົ້າຢູ່ຊັ້ນ ອັນນີ້ກະເປັນລັກສະນະທີສອງ ລັກສະນະທີສາມ ສົງເຄາະດ້ວຍສິ່ງທີ່ຫາປະໂຫຍດບໍ່ໄ ດ້ ມັກສົງເຄາະໝູ່ທີ່ຫາປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ເອີ ໝູ່ເພື່ອນ ອ່າ ທີ່ຮັກ ສິ່ງຂອງນີ້ເຮົາມີສະເພາະອັນດຽວ ຖ້າຫາກມີຫຼາຍ ເຮົາຈະໃຫ້ແບ່ງເພື່ອນ ແບ່ງປັນໝູ່ ອ່າ ຕອນນີ້ເຮົາມີອັນດຽວ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນ ບໍ່ທັນແບ່ງເດີ້ ໃຫ້ເຮົາ ໄດ້ມີຫຼາຍໆກ່ອນ ຖ້າມີຄວາຍຫຼາຍໂຕ ເຮົາຊິແບ່ງໃຫ້ຈັກໂຕໜຶ່ງ ເຮົາມີລົດຫຼາຍຄັນ ເຮົາຊິແບ່ງໃຫ້ໂຕຄັນໜຶ່ງ ກໍຄືວ່າສົງເຄາະສິ່ງທີ່ຫາປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ທັນມີ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ ອ່າ ຊິໃຫ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີເນາ ະ ຄວາມຈິງແລ້ວເຖິງຈະມີເປັນຮ້ອຍເປັນພັນແນວ ກໍບໍ່ຍອມແບ່ງຢູ່ດີ ອ່າ ກະອ້າງໄປເລື້ອຍໆວ່າ ໃຫ້ມີຫຼາຍກວ່ານີ້ກ່ອນຈັ່ງຊິໃຫ້ນີ້ ຕົວະຍົວະໄປເລື້ອຍ ທົ່ວໄປ ອັນນີ້ກະດີແຕ່ເວົ້າເນາະ ເວົ້າດີ ລັກສະນະທີສີ່ຂອ ງຄົນເວົ້າດີ ດີແຕ່ເວົ້າ ອອກປາກເວົ້າເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ອອກປາກເວົ້າເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ກໍຄືວ່າ ໝູ່ເພື່ອນອອກປາກຂໍເພິ່ງພາອາໄສ ຄິດຄອຍເວົ້າເລື່ອງອື່ນຂັດຂ້ອງຕ່າງໆ ເມື່ອໝູ່ເພື່ອນອອກປາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊັ່ນ ໝູ່ ເພື່ອນ ອ່າ ຂໍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕົວເອງມີ ກໍແກ້ງພິກປີ້ນໄປບ່ຽງມາ ອ່າ ສະແດງຄວາມຂັດຂ້ອງ ໂອ້ ຈຳເປັນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ເຊັ່ນວ່າ ເອີ ຕ້ອງການຈະມີລົດ ຕ້ອງການຢາກຈະໃຫ້ຊ່ອຍເອົາລົດໄປແກ່ເຄື່ອງແກ່ຂອງ ກໍ ບອກວ່າລົດນັ້ນ ຕອນນີ້ລົດນັ້ນຕີນແຕກບໍ ຫຼືວ່າ ອ່າ ຄາດເພບໍ ຫຼືວ່າມີຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ອ້າງໄປເນາະ ອ້າງໄປແນວຂັດແນວຂ້ອງ ໝູ່ທີ່ຢືມເງິນກໍບອກ ໂອ ຕອນນີ້ເໝິດ ບໍ່ມີ ກະຄືອອກປາກເວົ້າເພິ່ງບໍ່ໄດ້ຈັກຢ່າງ ອາ ທີ່ ຂໍຢືມອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ ກະຫາວ່າກຳລັງໃຊ້ຢູ່ ເພາະວ່າກະມີເນາະ ໝູ່ນັ້ນນີ້ກະມີຫຼາຍເນາະ ອາ ມີຫຼາຍຢູ່ ອັນນີ້ກະເປັນພວກລັກສະນະດີແຕ່ເວົ້າ ມີສີ່ລັກສະນະນີ້ ບັດນີ້ ອາ ຈຳພວກຕໍ່ໄປ ຈຳພວກປະຈົບປະແຈງ ແນວ ອັນ ປະຈົບປະແຈງຖະແຫຼງແປງວາດ ອາ ມິດ ມິດພວກນີ້ມີສີ່ລັກສະນະຄືກັນ ອາ ຂໍ້ທີ 1 ຈະເຮັດຊົ່ວກໍຄ້ອຍຕາມ ປະຈົບປະແຈງຫຍັງວະ ເຮົາເຮັດຊົ່ວເຮັດດີກໍຊ່າ ຕາມໝົດ ມິດຈຳພວກນີ້ ເມື່ອເພື່ອນເຮັດຄວາມຊົ່ວ ກໍເຮັດນຳ ຄືເວົ້ານຳ ຄືເພື່ອນ ໝູ່ເພື່ອນປຶກສາຫາລືໃນການເຮັດຄວາມຊົ່ວ ມີການເລ່ນພະນັນກັນ ເອີ ແນວບໍ່ດີບໍ່ງາມເນາະ ເຖິງຕົນຈະຮູ້ຢູ່ວ່າເປັນຂອງບໍ່ດີ ແຕ່ກະເວົ້ານຳເຮັດນຳ ພາໃຫ້ເກີດໂທດ ໄດ້ຮັບຄວ າມເສຍຫາຍ ບໍ່ ເອີ້ນວ່າບໍ່ຫ້າມ ພວກບໍ່ຫ້າມ ເວົ້ານຳເຮັດນຳ ເອີ ຄ້ອຍເວົ້ານຳວ່າດີ ອາ ພໍເສຍແລ້ວກະ ໂອ ໝູ່ກະເສຍ ອາ ຕົວເອງເຮັດໃຫ້ໝູ່ເສຍຊ້ຳ ສະໜັບສະໜູນໃນທາງເສຍ ເຊັ່ນວ່າ ເອີ ເຮົາຊື້ເລກໂຕນັ້ນໂ ຕນີ້ດີບໍ່ເວີຍ ໂອ ດີໆໆ ຊື້ໂລດ ເຮົາໄປທ່ຽວໝ່ອງຫັ້ນໝ່ອງນີ້ດີບໍ່ ໄປທ່ຽວເທັກທ່ຽວບາດີບໍ່ ດີໆໆ ໄປຫຼິ້ນໄພ້ດີບໍ່ ດີ ດີນຳເໝິດເນາະ ລະບໍ່ຄັດຄ້ານ ໂອ ຢ່າໄປເລ່ນນຳໝູ່ເດີ້ ມັນບໍ່ດີເດ້ ການພະນັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍ ເດ້ ອາ ຄ້ອຍປະຈົບປະແຈງເວົ້ານຳເໝິດ ອາ ເປັນຫອຍລອຍນ້ຳຄາດເໝິດ ໝູ່ເວົ້າແນວໃດກໍລະເວົ້ານຳ ຈັກດີຫຼືບໍ່ດີກໍຢ່າ ຮູ້ຢູ່ບໍ່ດີກໍວ່ານຳ ອັນນີ້ກໍບໍ່ດີເນາະ ອາ ໝູ່ນັ້ນນີ້ກໍບໍ່ດີ ບັດນີ້ຂໍ້ທີ 2 ຈະເຮັດດີກໍຄ້ອຍເຮັດນຳ ບັດ ນີ້ເວົ້າຕາມນຳ ເອີ ໝູ່ເຮັດດີເຮັດຊອບ ມີການປະກອບບຸນກ່າວກຸສົນ ຮັກສາສິນກິນທານ ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ຄັກກໍເວົ້າລອຍນຳ ເພື່ອນເວົ້າວ່າ ເອີຍ ໝູ່ເຮົາຊິຂ້າງົວຂ້າຄວາຍນີ້ນະ ເຮັດບຸນນີ້ນະ ດີບໍ່ ເອີຍ ດີໆໆ ເອີ ຂ້າ ງົວຂ້າຄວາຍໄດ້ບຸນ ທັງທີ່ວ່າການເຮັດດີບາງຢ່າງເນາະ ຕ້ອງບຽດບຽນສັດອື່ນນີ້ ອາ ບໍ່ຖືກ ວ່າເຮັດດີທັງບໍ່ຖືກກໍມີເດ້ ເຊັ່ນວ່າ ໂອ ເຮົາ ອາ ຈະເຮັດບຸນແຈກເຂົ້ານີ້ ເອົາຂອງມຶນເມົາມານີ້ດີບໍ່ ອາ ດີນະ ຈັ່ງຊີ້ ຄ້ອ ຍຕາມ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ບໍ່ຫ້າມເພື່ອນເດ້ນີ້ ບໍ່ຫ້າມວ່າ ໂອ ບໍ່ດີເດີ້ໝູ່ເດີ້ ຢ່າເອົາມາເດີ້ ສິ່ງເສບຕິດເຫຼົ່ານີ້ເດີ້ ການພະນັນກະບໍ່ດີເດີ້ ກໍໜ້າຈະຫ້າມປາມ ພວກ ບໍ່ ຄ້ອຍຕາມເພື່ອນ ບັດນີ້ລັກສະນະທີສາມ ຕໍ່ໜ້າສໍລະເສີນ ອັ ນ ຕໍ່ໜ້າຍ້ອງຍໍສໍລະເສີນ ໂອຍ ເວົ້າຍ້ອງເວົ້າຍໍຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ໂອ ຍ້ອງດີງາມ ອາ ເອີ ເຊັ່ນໝູ່ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຈະດີຈະຊົ່ວກໍຕາມ ກໍບອກວ່າ ໂອ ຄັກໆ ບໍ່ມີຂັດບໍ່ມີຂືນ ມີແຕ່ບອກວ່າ ໂອ ຄັກ ຊົມ ເຊີຍ ຊົມເຊີຍ ດີໆ ອາ ຕໍ່ໜ້າສັນລະເສີນ ແຕ່ພໍລັບຫຼັງມານີ້ ໂອ້ຍ ຕິແລ້ວ ໝໍນີ້ບໍ່ເຂົ້າທ່າ ຄິດກໍບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ເຮັດອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ພັດຕິ ຕໍ່ໜ້າພັດວ່າດີ ລັບຫຼັງພັດວ່າ ລັບຫຼັງພັດວ່າດ່າ ຫຼືວ່ານິນທາເນາະ ນິນທາວ່າຮ້າ ຍ ອັນນີ້ກະມີຫຼາຍເນາະ ໝູ່ພວກແນວນີ້ມີຫຼາຍ ຕໍ່ໜ້ານີ້ເວົ້າດີ ເວົ້າສັນລະເສີນຍ້ອງຍໍເກັ່ງແນວນັ້ນແນວນີ້ ໂອ້ ເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ລັບຫຼັງແລ້ວກໍບອກ ໂອ້ຍ ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງດອກ ມັນດີແຕ່ເວົ້າໝໍນີ້ ອື ມັນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດອີ່ຫຍັງດອກ ມັນບໍ່ໄດ້ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມອີ່ຫຍັງ ອັນນີ້ກະຕໍ່ໜ້າສັນລະເສີນ ຕໍ່ໜ້າສັນລະເສີນໝູ່ພວກເນາະ ອ່າ ສັນລະເສີນຕໍ່ໜ້າເລີຍ ແຕ່ຂໍ້ທີ 4 ບາດນີ້ ລັບຫຼັງແລ້ວນິນທາ ອ້າວ ຂໍ້ທີນີ້ ຂໍ້ຕໍ່ມານີ້ ອື ເມື່ອສັນລະເສີນເ ນາະ ຂໍ້ທີ 3 ບາດນີ້ກະນິນທາແລ້ວ ລັບຫຼັງແລ້ວກະນິນທາວ່າ ໂອ້ຍ ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ອື ຄວາມຄິດຄວາມອ່ານບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ການກະທຳກໍບໍ່ໄດ້ ບໍ່ເຂົ້າທ່າເຂົ້າທາງ ອັນນີ້ນີ້ກະເປັນລັກສະນະທີ່ບໍ່ດີເນາະ ຕໍ່ໜ້າ ສັນລະເສີນ ລັບຫຼັງພັດນິນທາ ອັນນີ້ເປັນລັກສະນະຂອງພວກ ອ່າ ມິດຈອມປອມ ມິດປອມທີ່ ເອີ ປະຈົບປະແຈງ ທຳໃຫ້ລັກສະນະປະຈົບປະແຈງນີ້ ຂອງມິດຈຳພວກນີ້ນີ້ນະ ມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສື່ອມເສຍ ບໍ່ເປັນຕາ ຄົບ ເອີ ບາດນີ້ ຍັງມີມິດອີກຈຳພວກໜຶ່ງບາດ ອ່າ ມິດອີກຈຳພວກໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ຊັກຊວນໃນທາງຈິບຫາຍ ນັກທົວຊັກຊວນໃນທາງຈິບຫາຍ ມີລັກສະນະ 4 ປະການ ອ່າ ມີຫຍັງແດ່ 1 ຊັກຊວນດື່ມນ້ຳເມົາ 2 ຊັກຊວນທ່ຽວຫຼິ້ ນກາງຄືນ 3 ຊັກຊວນໃຫ້ມົວເມົາໃນການຫຼິ້ນ 4 ຊັກຊວນໃນການຫຼິ້ນການພະນັນ ອ່າ ເພື່ອນ ໝູ່ເພື່ອນຊັກຊວນໃນທາງຈິບຫາຍນີ້ ຊັກຊວນໃຫ້ໄປດື່ມນ້ຳເມົາ ດື່ມຂອງເສບຕິດ ແລະກະຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ອ່າ ໄປດື່ມນ້ຳເ ມົາ ບ່ອນຮ້ານດື່ມ ເຄື່ອງກິນເຄື່ອງດື່ມຢູ່ໃສໄປ ຊວນກັນໄປ ໝູ່ບໍ່ເມົາ ໝູ່ບໍ່ມັກກະຄຸມໝູ່ ຄົນສະໄໝນີ້ເນາະ ເວລາໄປການໄປງານ ໝູ່ບອກວ່າ ໂອ້ຍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເອົາ ບັງຄັບໃຫ້ກິນເດ້ ອ່າ ບາງເທື່ອກໍເອົາເຫຼົ້າເຢັນໃສ່ເສື້ ອໃສ່ຜ້າ ເປັນຂອງດີຂອງເຂົາເຈົ້ານະ ເປັນຂອງດີຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົາບອກວ່າ ອ່າ ຖ້າຜູ້ໃດ ໄດ້ດື່ມນຳກັນນີ້ ຖືວ່າຮັກກັນແທ້ ນະ ທີ່ແທ້ແລ້ວນີ້ເປັນມິດທີ່ບໍ່ດີເດ້ນີ້ ມິດຈອມປອມ ວ່າໄປມິດປອມ ຊັກຊວນໃນທາງເ ສື່ອມເສຍ ໃນທາງຈິບຫາຍ ກິນເຫຼົ້າແລ້ວເປັນຫຍັງນະ ກິນຂອງມຶນເມົາແລ້ວເປັນຫຍັງ ກໍເມົາແຫຼະ ເມົາແລ້ວກະຂາດສະຕິເນາະ ຂັບລົດຂັບລາກະອາດຈະມີອຸ ປະສົບອຸບັດເຫດໄດ້ນີ້ ອາດຈະເກີດທະເລາະ ວິວາດກັນໄປແຫຼະ ມີບັນຫາໂລດແຫຼະ ຂໍ້ທີ່ສອງ ຊັກຊວນໃນການທ່ຽວຫຼິ້ນກາງຄືນ ອັນນີ້ກໍໂອ້ ໝູ່ພວກຢູ່ດີໆກໍໄປຊວນ ໄປໄປໄປທ່ຽວກາງຄືນ ໄປຫາທ່ຽວຫຼິ້ນມ່ວນໆ ພາໄປເຂົ້າເທັກເຂົ້າບາ ໄປຮ້ານດື່ມກິນ ໄປທ່ ຽວຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໄປແລ້ວບາດ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກເກີດໄພ ອ່າ ລົ້ມຕາຍເນາະ ອ່າ ຈິບຫາຍວາຍວອດ 3 ກໍຊັກຊວນໃຫ້ມົວເມົາໃນການຫຼິ້ນ ອັນນີ້ກໍໄປຫຼິ້ນ ອ່າ ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນເບິ່ງມະຫໍລະສົບຄົບງັນ ອ່າ ໄປທ່ຽວເບິ່ງ ໄປລຳວົງ ໄປທ່ຽວ ອ່າ ເບິ່ງໝໍຮ້ອງໝໍລຳ ໄປທ່ຽວເບິ່ງຫຼິ້ນເບິ່ງດົນຕີ ໄປທ່ຽວໄປລະເລ່ນ ມອມເມົາລະນີ້ ບໍ່ເຮັດວຽກເຮັດງານ ເສຍວຽກເສຍງານ ອັນນີ້ກໍເອີ ເພື່ອນແນວນີ້ກະບໍ່ເປັນຕາຄົບຄືກັນ ອືມ ຊັກຊວນໃ ຫ້ເຮັດວຽກເຮັດງານ ຊັກຊວນໃຫ້ດຸໃຫ້ໝັ່ນ ໃຫ້ ເລີກລະລົດອະບາຍຍະມຸກຊິຄືຢູ່ ອັນນີ້ຊັກຊວນໃຫ້ໄປທ່ຽວ ໄປມົວເມົາໃນການຫຼິ້ນ ອັນນີ້ກໍບໍ່ດີ ຕິດຫຼິ້ນກະໄດ້ແຕ່ຫຼິ້ນຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ໄດ້ວຽກໄດ້ງານ ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັ ງເນາະ ອ່າ ນີ້ກະຂໍ້ທີສີ່ ຊັກຊວນໃນທາງການຫຼິ້ນການພະນັນ ອັນນີ້ ໂອ້ ມັນຈິບຫາຍແທ້ໆເວີ້ຍ ອັນນີ້ຊັກຊວນໃນການຫຼິ້ນການພະນັນ ກະໝົດແລະ ເງິນຄຳໄດ້ມາກະໝົດ ບໍ່ມີເຫຼືອ ບໍ່ມີເຫຼືອ ອືມ ເພາະວ່າ ເອີ ເງິນຄຳ ທີ່ຫາມາໄດ້ມັນຍາກເດ້ ແສນຍາກ ແຕ່ວ່າເອົາໄປຫຼິ້ນບຶດດຽວ ບຶດດຽວໝົດ ນະ ແລ້ວບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອ ພວກນີ້ ອ່າ ມິດນີ້ ມິດພວກນີ້ນີ້ ມິດພາໄປທາງເສື່ອມເສຍນີ້ ພາໄປ ກ່ຽວກັບອະບາຍຍະມຸກ ເຮັດໃຫ້ຊັບສົມບັດເສ ຍ ເຮັດໃຫ້ທາງສຸຂະພາບເສຍ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາ ເຮັດໃຫ້ເສຍອະນາຄົດ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດພຸ້ນແຫຼະ ອ່າ ມິດແບບນີ້ນີ້ເປັນມິດທີ່ຈອມປອມ ບໍ່ແມ່ນມິດແທ້ ເປັນມິດທຽມ ມິດປອມ ມິດພວກນີ້ນີ້ ໂອ້ ນຳຄວາມເສື່ອ ມເສຍ ອ່າ ໃຫ້ເກີດ ບໍ່ໃຫ້ ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດເນາະ ມີແຕ່ເສື່ອມເສຍ ອ່າ ຜູ້ຫວັງຄວາມຈະເລີນນີ້ກໍບໍ່ຄວນຄົບ ມິດປະເພດນີ້ ໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງ ໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້ຄັກ ເພິ່ນບອກວ່າ ຄົບມິດດີມີສີແກ່ຕົວ ຄົບມິດຊົ່ວພາຕົວມົວໝອງ ອັ ນນີ້ມິດຊົ່ວ ເພິ່ນບອກວ່າເໝືອນເອົາປາ ເໝືອນເອົາໃບຕອງຫໍ່ປາເນົ່າ ອ່າ ໃບຕອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເນົ່າ ແຕ່ວ່າຕິດກິ່ນປາເນົ່ານັ້ນ ກະເລີຍເໝັນໄປນຳ ນີ້ລະ ຄົນເຮົາຄືກັນ ຄົນດີໆນີ້ແຫຼະ ໄປຄົບຄົນບໍ່ດີ ກໍຄ່ອຍເສື່ອມເສ ຍໄປ ອ່າ ແຄ່ເລີ່ມຕົ້ນຄົບນີ້ ກະເລີ່ມບໍ່ດີແລ້ວ ຄົນອື່ນກະເລີ່ມຕິສິນນິນທາວ່າ ໂອ້ຍ ຄົນມີຕັ້ງຫຼວງຕັ້ງຫຼາຍ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຄົບ ມາໄປຄົບຄົນ ຄົນຊົ່ວແນວນີ້ ເລີ່ມຖືກຕຳໜິຕິສິນນິນທາໄປເລື້ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດກະເຮັດນຳເ ຂົາແຫຼະ ອ່າ ວິບັດຈິບຫາຍອີ່ຫຼີເນາະ ອັນນີ້ກະ ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີ ການຄົບຄົນ ການຄົບຄົນນີ້ມີຫຼາຍແບບຫຼາຍຢ່າງ ຄົນເຮົານີ້ກໍໄດ້ເບິ່ງເອົາແຫຼະ ມີຕົວຢ່າງຢູ່ ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຫ້ດີ ເຮົາມີສິດທີ່ຈະເລືອກ ຄົນບໍ່ ດີນີ້ມີຫຼາຍເນາະ ເພາະນັ້ນລະມັດລະວັງເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍດີ ຫຼານນ້ອຍທີ່ຟັງລາຍການວິທະຍຸ ເດັກນັກຮຽນ ເອີ ໝູ່ບໍ່ດີນີ້ມີຫຼາຍເດ້ ລະມັດລະວັງເດີ້ ຖ້າຄົບໄປແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາເສື່ອມເສຍຕະຫຼອດຊີ ວິດເລີຍວ່າໄດ້ ການງານກໍເສຍ ການຮຽນກໍເສຍ ອາ ເສຍໄປເບີດ ເສຍເງິນເສຍຄຳ ເສຍອະນາຄົດ ຮຽນກໍບໍ່ຈົບ ຫຼືຈົບແລ້ວເຮັດການເຂົາກໍໄລ່ອອກ ອາ ບໍ່ດີເດ້ ເຂົາບໍ່ເອົາເດ້ເນາະ ອັນນີ້ກໍ ອາ ເບິ່ງພິຈາລະ ນາໃຫ້ດີໆ ເບິ່ງໃຫ້ຄັກໆ ບາດນີ້ນີ້ ມິດດີເດ້ບາດນີ້ນະ ພຸດທະເຈົ້າສະແດງມິດດີເດ້ ມິດແທ້ເດ້ບາດນີ້ ມິດດີມິດແທ້ ມິດພວກນີ້ຄວນຄົບ ມີ 4 ຈຳພວກບາດນີ້ ມິດພວກນີ້ນີ້ເປັນມິດດີ ໃຫ້ຈຳໄວ້ 4 ຈຳພວກນະ ອາ ຈະເລືອ ກຄົບຈຳພວກໃດກໍດີ ວ່າຊະໄປ ອາ ມີ 4 ຈຳພວກກໍ 1 ອາ ມິດມີອຸປະກາລະ ນີ້ຂໍ້ທີ 1 ນີ້ນະ ຂໍ້ທີ 2 ມິດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກ 3 ມິດແນະນຳປະໂຫຍດ 4 ມິດມີຄວາມຮັກແພງກັນ ໂອ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນດີເດ້ນີ້ ອາ ມິດຈຳພວກນີ້ເປັນມິດ ດີ ພະພຸດທະອົງຊົງສະແດງວ່າຄວນຄົບ ມິດນີ້ຄົບແລ້ວດີ ອາ ຖ້າເຮົາເປັນນັກຮຽນຢູ່ນີ້ ໄປຄົບໝູ່ດີ ໝູ່ຕັ້ງໃຈຮຽນກະດີ ອາ ເຮັດໃຫ້ເຮົານີ້ເກັ່ງຂຶ້ນ ຄົບຄົນເກັ່ງເຮົາກໍເກັ່ງຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາທຳມາຄ້າຂາຍ ໄປຄົບມິດ ມິດ ດີຈັ່ງຊີ້ກະດີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສະຫຼາດສະຫຼຽວ ແລ້ວກະ ອາ ຮ່ຳລວຍຂຶ້ນເນາະ ບໍ່ວ່າ ບໍ່ວ່າສັງຄົມໃດມັນກະມີຄົນດີ ແລະ ບໍ່ດີນີ້ແຫຼະ ເພາະນັ້ນເລືອກເອົາ ບາດນີ້ພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນໃຫ້ເລືອກມິດດີເດ້ເນາະ ອາ ມິດດີເ ດ້ ສະແດງມິດດີໃຫ້ຟັງບາດນີ້ ອາ ຕໍ່ໄປ ມິດມີອຸປະກາລະນີ້ນະ ມີລັກສະນະ 4 ຢ່າງວ່າຊັ້ນ 1 ປ້ອງກັນໝູ່ເພື່ອນຜູ້ມີຄວາມປະໝາດແລ້ວ ປ້ອງກັນໝູ່ເພື່ອນທີ່ປະໝາດ ໝາຍຄວາມວ່າໝູ່ເພື່ອນທີ່ປະໝາດເຜີໂຕ ຍົກຕົວຢ່ າງວ່າເມົາເນາະ ເມົາ ເອີ ຂອງມຶນເມົາຢູ່ ກໍພະຍາຍາມປະຄັບປະຄອງໝູ່ ເອີ ປ້ອງກັນໝູ່ ພະຍາຍາມດຶງເອົາໝູ່ເຂົ້າລົດ ຂັບເມືອສົ່ງ ຫຼືວ່າໝູ່ລືມ ອາ ລືມເຄື່ອງລືມຂອງ ລືມໂທລະສັບ ລືມຫຍັງ ລືມໃສ່ກະແຈບ້ານກ ະແຈເຮືອນກໍບອກ ອາ ຄອຍຕັກ ຕັກເຕືອນເນາະ ຫຼືມີໄພອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ ມີຄົນຊິປອງຮ້າຍ ປອງ ປອງຮ້າຍເພື່ອນ ຈະຕີເພື່ອນ ກໍກະຊິບກະຊາບໃຫ້ຮູ້ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ຄອຍປ້ອງກັນໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ໝູ່ພວກມີອັນຕະ ລາຍ ເອີ ບໍ່ໃຫ້ມີອັນຕະລາຍ ຫຼືວ່າ ໝູ່ເພື່ອນຂັບລົດໄວປະໝາດ ກະບອກວ່າ ໂອ ຢ່າຂັບໄວເດ້ ມັນອັນຕະລາຍເດີ້ ຄ່ອຍໆໄປ ເບກວ່າຊະໄປ ຫຼືວ່າເພື່ອນເມົາຊິຂັບລົດນີ້ກໍຫ້າມເນາະ ອັນນີ້ໝູ່ປະໝາດນະ ກະຄອຍກັນ ໄວ້ ອາ ຂໍ້ທີສອງ ໝວດ ຈຳພວກທີສອງ ອາ ປ້ອງກັນຊັບວ່າຊັ້ນ ອາ ປ້ອງກັນຊັບສົມບັດຂອງໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ມີຄວາມປະໝາດແລ້ວ ກໍໃນໝູ່ເພື່ອນ ເອີ ເມື່ອມີຄວາມປະໝາດເນາະ ກໍຄອຍປົກປ້ອງ ເຊັ່ນວ່າ ບໍ່ອັດປະຕູຮົ້ວ ບໍ່ອັ ດປະຕູບ້ານ ອ່າ ຢ້ານໂຈນມາລັກກໍຄອຍປິດເນາະ ໄປປິດໃຫ້ໝູ່ ອ່າ ໄປປິດໃຫ້ໝູ່ ອ່າ ບາງເທື່ອກໍປະເຮືອນປະຊານໄວ້ ອ່າ ໄປທ່ຽວ ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນ ອັນນີ້ກໍຄອຍເນາະ ຄອຍເຝົ້າ ຄອຍຮັກສາໃຫ້ເພື່ອນ ໃຫ້ພົ້ນຈາກໄພ ອັນຕະລາຍ ອືມ ບາງເທື່ອ ອ່າ ເຮັດລືມຂອງກໍຄອຍເກັບໃຫ້ເນາະ ຄອຍເກັບໃຫ້ ນີ້ກໍເບິ່ງຊ່ອຍໝູ່ວ່າຊັ້ນ ຕໍ່ໄປ ຜູ້ໝູ່ທີ່ມີຄວາມປະໝາດ ເພີ ອ່າ ປະໝາດຂາດສະຕິຫັ້ນນະ ຄອຍເບິ່ງແຍງຊັບສິນເງິນຄຳທີ່ໝູ່ຫັ້ນ ເພື່ອນ ອ່າ ອັນນີ້ກໍເປັນຂໍ້ທີສອງ ຂໍ້ທີສາມກໍຄື ມີໄພອັນຕະລາຍມາ ເປັນ ກໍເພິ່ງພາອາໄສໄດ້ ເມື່ອມີໄພອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນ ກໍເປັນທີ່ເພິ່ງພາໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ໄຟໄໝ້ເຮືອນ ກໍບອກ ໂອ ບໍ່ຕ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງຍາກດອກໝູ່ເອີຍ ມາຢູ່ນຳ ເຮືອນເຮົານີ້ລະ ຫຼື ອ່າ ເຮົາຊິຊ່ອຍດອກ ເຮົາຊິຊ່ອຍເຮັດເດີ ບໍ່ຕ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງອຸກຕ້ອງອັ່ງເດີ ເອີ ນ້ຳຖ້ວມກໍຄອຍໄປຂົນເຄື່ອງມາ ເອົາມາຢູ່ເຮືອນພີ້ ຫຼືວ່າບໍ່ມີເຂົ້າກິນກໍເອົາເຂົ້າໃຫ້ ບໍ່ມີເງິນໃຊ້ກໍເອົາເງິນໃຫ້ ຮ ະ ເອົາເງິນໃຫ້ ອ່າ ເຈັບເປັນເອັນອຸ່ນກໍພາໄປໂຮງໝໍ ຫາຢາມາປິ່ນປົວກັນຄັກແນ່ ອັນນີ້ກໍມີໄພເນາະ ເອີ ເມື່ອມີເລື່ອງເກີດຂຶ້ນ ມີຄະດີເກີດຂຶ້ນ ເຖິງຟ້ອງເຖິງຮ້ອງກໍຊ່ອຍ ອ່າ ຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ພົ້ນຈາກໄພອັນຕະລ າຍ ອັນນີ້ກໍເປັນລັກສະນະຂອງມິດທີ່ມີອຸປະກາລະ ຂໍ້ທີ 3 ຂໍ້ທີ 4 ນັ້ນ ເມື່ອມີກິດທຸລະ ຊ່ອຍອອກປາກ ອ່າ ຊ່ອຍອອກຊັບສົມບັດໃຫ້ເກີນກວ່າທີ່ອອກປາກ ເວລາເກີດອັດຕະຄັດຂັບຂັນ ເຊັ່ນວ່າ ໝົດເງິນໝົດຄຳ ລູກເມຍ ອ່າ ເຈັບເປັນເອັນອຸ່ນ ກໍບອກວ່າ ໂອຍ ໝູ່ເອີຍ ຕອນນີ້ເຮົານີ້ລຳບາກລະ ບໍ່ມີເງິນມີຄຳຈະປິ່ນຈະປົວແລ້ວ ອ່າ ຂໍຢືມເດີ ຫຼື ຂໍແດ່ ເຂົາຂໍຢືມແສນກີບ ເຮົາກໍປາກົດວ່າໃຫ້ 200,000 300,000 ເນາະ ໃຫ້ເກີນກວ່າທີ່ຂໍ ຫຼືວ່າປີນີ້ບໍ່ມີເຂົ້າ ແລ້ວ ຂໍເຮົາ ຂໍໃຫ້ເຮົາແດ່ ຈັກລົດຈັກກວຽນແດ່ ເອີ ກໍໃຫ້ເກີນເນາະ ຈົນກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນວ່າຊັ້ນຊະໄປ ອັນນີ້ ເອີ ໝູ່ອັນນີ້ກໍບໍ່ ຫາຍາກແທ້ໆເດ ອ່າ ອອກປາກຂໍໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ວ່າໃຫ້ບັກຫຼາຍເນາະ ອັນນີ້ກໍມິດທີ່ມີອຸປະກາ ລະ ໃຫ້ອຸປະກາລະແກ່ເຮົາຢ່າງດຽວ ອ່າ ອັນນີ້ຫາຍາກໃດ໋ ມິດອັນນີ້ກໍດາຍເນາະ ຫາຍາກ ບາດນີ້ຈຳພວກທີ 2 ມິດແທ້ ເອີ ມິດແທ້ຈຳພວກທີ 2 ນີ້ ມິດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກວ່າຊັ້ນ ມິດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ອືມ 1 ມີ 4 ລັກສະນະຄືກັນ ໄຂຄວາມລັບ ເອີ ໄຂຄວາມລັບຂອງຕົນຕໍ່ໝູ່ເພື່ອນ ອັນນີ້ສາມາດນີ້ເວົ້າຄວາມລັບທີ່ໂຕເອງມີຢູ່ນີ້ແກ່ໝູ່ແກ່ເພື່ອນ ປົກ ເອົາ ປິດຄວາມລັບໄວ້ ແຕ່ວ່າບອກໝູ່ບອກພວກ ອາ ອັນນີ້ກະບອກແກ່ໝູ່ແກ່ ເພື່ອນວ່າ ຈົນໝົດຈົນສ້ຽງ ບໍ່ປິດບັງໄວ້ ເຮົາເຮັດອີ່ຫຍັງບໍ່ດີໄປເນາະ ອາ ເຊັ່ນວ່າເຄີຍໄປລັກໄປຈີ້ໝູ່ໄປຄົນອື່ນ ກໍບອກວ່າ ໝູ່ ເຮົານີ້ໄປເຮັດຊັ້ນ ແນວບໍ່ດີບໍ່ງາມເດີ ກໍບອກໝູ່ເທົ່າໄປ ບໍ່ປິດບໍ່ບັງໝູ່ເນາະ ອືມ ຫຼືວ່າເ ຮັດດີມາ ມີຂອງດີໆຢູ່ໃນເຮືອນໃນຊານ ກໍບອກໝູ່ເທົ່າໄປ ບໍ່ປິດບໍ່ບັງໄວ້ ອາ ອັນນີ້ເພິ່ນບອກວ່າ ເປີດຄວາມລັບຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່ອັນນີ້ຕ້ອງເປັນເພື່ອນດີ ແຕ່ເພື່ອນບໍ່ດີໄດ້ເປີດໄປແລ້ວກໍ ໂອ້ ອັນຕະລາ ຍເນາະ ອືມ ເຮົາຕ້ອງໄວ້ໃຈກັນໄດ້ນີ້ກະໄດ້ ຈະເປີດຄວາມລັບໃຫ້ໝູ່ນີ້ ອາ ຕ້ອງໄວ້ໃຈກັນຫັ້ນແຫຼະ ເຊື່ອໃຈກັນແນ່ນອນຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ຊັ້ນກໍຊິເອົາໄປເວົ້າຕໍ່ ໂອ້ ເສຍຫາຍ ແຕ່ວ່າ ພຣະອົງສະແດງນີ້ກໍຄືມິດແທ້ນະ ມິ ດພວກນີ້ນ່າເປັນມິດແທ້ນະ ເວລາໝູ່ບອກຄວາມລັບກະປິດໄວ້ ບໍ່ນັ້ນເດ ບໍ່ເອົາໄປເວົ້າຕໍ່ເດ ຂໍ້ທີ່ 2 ປົກປິດຄວາມລັບຂອງໝູ່ເພື່ອນໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ອອກໄປ ອັນນີ້ເວລາໝູ່ເພື່ອນ ອາ ປົກປິດຄວາມລັບຂອງໝູ່ຂອງເພື່ອ ນ ເວລາໝູ່ເພື່ອນມາເປີດຄວາມລັບ ກໍປິດໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມລັບຮົ່ວໄປ ຈະເລື່ອງດີກໍດີ ເລື່ອງບໍ່ດີກໍບໍ່ ກະບໍ່ ບໍ່ບອກເນາະ ທຳມະດາໝູ່ເພື່ອນກັນກໍຕ້ອງໄວ້ໃຈກັນ ແລ້ວກະມັກເວົ້າຄວາມໃນໃຈໃຫ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນຟັ ງ ຕ່າງຄົນຕ່າງຄອຍປິດຊຶ່ງກັນແລະກັນນະ ຄອຍປິດຄວາມລັບຂອງກັນແລະກັນເນາະ ແຕ່ວ່າເປີດຄວາມລັບຂອງໂຕເອງໃຫ້ໝູ່ພວກໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງນຳ ແລ້ວກະປິດຄວາມລັບຂອງໂຕເອງ ປິດຄວາມລັບຂອງຕົ ວເອງ ເອີ ປິດຄວາມລັບຂອງໝູ່ຂອງພວກໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ອາ ຕ່າງຄົນຕ່າງເປີດຄວາມລັບຂອງກັນແລະກັນ ແລ້ວຕ່າງຄົນຕ່າງປິດຄວາມລັບຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເອີ ອັນນີ້ ອາ ອັນນີ້ກະ ຄົນເຮົານີ້ບາງເທື່ອເກັບຄວ າມລັບໄວ້ມັນກະອຶດອັດເນາະ ໜົນຫວຍ ອາ ບໍ່ມີແນວລະບາຍ ບາງເທື່ອມີເລື່ອງອຸກໃຈນະ ອືມ ບໍ່ສາມາດຈະເວົ້າ ບໍ່ສາມາດຈະແກ້ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ເວົ້າ ໄດ້ໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນທີ່ປຶກສາ ອາ ກະສາມາດແກ້ປັນຫາ ໄດ້ເນາະ ແກ້ ແກ້ປັນຫາໄດ້ ອາ ຕໍ່ໄປ ບໍ່ທອດຖິ້ມໃນເວລາວິ ຍາມວິບັດເນາະ ເມື່ອເວລາເຖິງຄາວວິບັດກໍບໍ່ຖິ້ມ ຫາອຸບາຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈົນສ່ວງຈົນເຊົາ ເຊັ່ນວ່າເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ກໍປົວ ມາເບິ່ງມາແຍງ ອາ ເວລາ ປະສົບອຸບັດເຫດກໍມາເບິ່ງມາແຍງ ປິ່ນປົວ ອາ ມາເບິ່ງຈົນ ຈົນຫາຍ ອັນນີ້ກະ ເມື່ອເວລາມີ ເມື່ອຍາມເຖິງຄາວວິບັດກໍຊ່ອຍ ບໍ່ທອດຖິ້ມ ບໍ່ທອດຖິ້ມ ບໍ່ມີເຂົ້າກິນ ກໍເອົາເຂົ້າກິນໃຫ້ນະ ບໍ່ຖິ້ມກັນ ອັນນີ້ຮ່ວມສຸກ ຮ່ວມທຸກ ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກແທ້ໆລະນີ້ ມີສຸກຮ່ວມເສບ ມີທຸກຮ່ວມຕ້ານເນາະ ອາ ປະການທີສີ່ ອາ ມິດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກ ປະ ລັກສະນະທີສີ່ ເຖິງຊີວິດກໍອາດສະຫຼະແທນໝູ່ເພື່ອນໄດ້ ໂຫ ໂຕນີ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດີເນ າະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດແທນໝູ່ໄດ້ ບາງເທື່ອ ອາ ເປັນທະຫົງທະຫານເນາະ ໄປລົບລາຂ້າຟັນ ຖືກ ໝູ່ຖືກຍິງ ອາ ບາດເຈັບ ແລ່ນໄປອູ້ມໝູ່ ອາ ໄປອູ້ມໝູ່ ບໍ່ຢ້ານ ບໍ່ຢ້ານວ່າຊິຖືກ ໂຕເອງຊິຖືກລູກຫຼົງ ຖືກຍິງ ຊ່ອຍໝູ່ດ້ວຍຊີວິ ດໄປແລກໝູ່ ບາງເທື່ອເຫັນໝູ່ຈົມນ້ຳ ກະໂດດລົງໄປຊ່ອຍໝູ່ ເອົາຊີວິດເປັນແລກເອົາ ເອີ ອັນນີ້ນີ້ກະຖືວ່າ ໂອ້ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາ ເຮັດໄດ້ຍາກ ແມ່ນວ່າຊີວິດຈະມີຄ່າສູງ ແຕ່ກໍເສຍສະຫຼະຊ່ອຍໝູ່ໄດ້ ຫຼືວ່າບາງເທື່ອ ໝູ່ນີ້ຖືກລົດຊົນຢູ່ກາງທາງ ກໍໂດດລົງໄປຊ່ອຍທັນ ຊ່ອຍເລີຍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຢ້ານຕາຍ ໂດດໄປ ອັນນີ້ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດເນາະ ແຕ່ວ່າມີເນາະ ມີນະ ມີຢູ່ ຄົນແບບນີ້ມີເນາະ ຮັກກັນແທ້ໆ ອາ ບໍ່ຢ້ານຕາຍເລີຍ ອັນນີ້ ກະເປັນທີ່ໜ້າອະນຸໂມທະນາ ຖ້າມີເນາະ ແຕ່ມີໜ້ອຍ ເພາະສະນັ້ນ ມິດທີ່ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນີ້ ບໍ ອັນນີ້ນີ້ເປັນ ເອີ້ນວ່າມີສຸກຮ່ວມເສບ ມີ ມີທຸກຮ່ວມຕ້ານແທ້ໆນີ້ ໂຕນີ້ນີ້ ອ້າວ ກະຕໍ່ໄປກະເປັນມິດ ອືມ ຈຳພວກຕໍ່ໄປ ພວກ ທີສາມ ມິດແນະນຳປະໂຫຍດວ່າຊັ້ນ ມິດແນະນຳປະໂຫຍດມີລັກສະນະສີ່ ອາ ໜຶ່ງ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ອັນນີ້ແນະນຳປະໂຫຍດໝູ່ນີ້ ແນະນຳປະໂຫຍດ ເວລາໝູ່ເພື່ອນນີ້ເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມ ກໍຄ່ອຍບອກຄ່ອຍກ່າວ ຄ່ອຍຫ້າມຄ່ອຍປາມວ່າ ໝູ່ເອີຍ ຢ່າເຮັດເດີ ສິ່ງທີ່ນີ້ມັນບໍ່ດີໄດ໋ ເຊັ່ນວ່າໄປລັກໄປຈົກ ໄປຂ້າສັດຕັດຊີວິດ ໄປຫຼິ້ນລູກຫຼິ້ນເມຍ ອາ ໄປສໍ້ໄປໂກງ ເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມ ບໍ່ເປັນຕາເຮັດ ໝູ່ເອີຍ ມີໂທດມີກຳນະ ຊັ້ນນະ ຊິເຊົາເ ດີ ຢ່າເທາະ ເຮັດແນວດີແນວອື່ນເດີ ເອົາແນວ ອາ ສິ່ງທີ່ອື່ນໆກໍມີຫຼາຍຢູ່ດອກ ອາ ຢ່າເຮັດແນວທຳນີ້ ສົມມຸດວ່າປະກອບອາຊີບໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນະ ອາ ກະບອກໝູ່ວ່າ ເຊົາໝູ່ເອີຍ ບໍ່ເຮັດລະ ເຮັດຈັ່ງຊີ້ບໍ່ດີເດີ ອືມ ຢ່າງ ເຊັ່ນວ່າຂາຍຢາເສບຕິດເນາະ ຂາຍສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍຈັ່ງຊີ້ ໝູ່ເອີຍ ບໍ່ດີໄດ໋ ຜິດກົດໝາຍໄດ໋ ຜິດສິນຜິດທຳເດີ ບໍ່ເຮັດແຫຼະ ອັນນີ້ກະແນະນຳເນາະ ຫາໝູ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຊົ່ວ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸດຈະລິດທາງກາຍ ທາງວາຈາ ທ າງໃຈ ມັນບໍ່ດີໝູ່ເອີຍ ຊີ້ເດ ແລະ ແນະນຳໝູ່ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມດີ ອັນໃດດີ ອັນໃດງາມ ເຊັ່ນວ່າ ສຸດຈະລິດກຳທາງກາຍ ທາງວາຈາ ທາງໃຈ ໂອ້ ເຊັ່ນບຸນເນາະ ເຮັດບຸນກຸສົນ ໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນ ຈະເລີນເມດຕາພ າວະນາ ດີໝູ່ເອີຍ ເຮັດເດີ ອັນນີ້ເປັນທາງໄປສູ່ສະຫວັນນິບພານເດີ ອາ ດີ ເຂົ້າວັດເຂົ້າວາ ຟັງເທດຟັງທຳເດີ້ໝູ່ເດີ້ ຈະໄດ້ເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ຈະໄດ້ເປັນຄົນມີບຸນ ອາ ຈະບໍ່ໄດ້ທຸກໄດ້ຍາກ ເກີດຊາດໃດກະຈະບໍ່ລຳບ າກ ແນະນຳແຕ່ສິ່ງທີ່ດີເນາະ ສາມ ໃຫ້ສິ່ງທີ່ ໃຫ້ຟັງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ອັນນີ້ກະແນະນຳເນາະ ອາ ໂຕເອງຮູ້ສິນຮູ້ທຳຂໍ້ໃດ ກະເອົາມາແນະນຳໝູ່ ໝູ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງກໍເວົ້າສູ່ຟັງ ເລົ່າເລື່ອງນິທານຊາດົ ກຕ່າງໆ ຂໍ້ອັດຂໍ້ທຳຄາຖາທີ່ພຸດທະເຈົ້າສະແດງໄວ້ໃນທີ່ຕ່າງໆ ກໍນຳມາສາທະຍາຍ ນຳມາບອກໝູ່ ອາ ອັນນີ້ດີເດີ້ໝູ່ເດີ້ ນີ້ທ່ອງເອົາເດີ້ ຈຳເອົາເດີ້ ອາ ໃຫ້ໝູ່ຟັງ ໄປຟັງພະເທດມາ ໂອ້ ຄັກເວີຍ ເພິ່ນເທດຄັກເວີຍ ກໍເອົາມາເລົ່າ ອາ ຫຼືວ່າໂຕເອງໄດ້ໄປອ່ານໄປຟັງ ອາ ມາ ກະເອົາມາເລົ່າສູ່ໝູ່ຟັງເນາະ ເລື່ອງທານ ເລື່ອງສິນ ເລື່ອງຈະເລີນພາວະນາ ເປັນຫົນທາງໄປສະຫວັນນິບພານນະ ອັນນີ້ກະມີແຕ່ນຳປະໂຫຍດເນ າະ ແນະນຳສິ່ງທີ່ດີມີປະໂຫຍດໃຫ້ໝູ່ໃຫ້ພວກ ອາ ໝູ່ພວກກະໄດ້ປະໂຫຍດຫັ້ນແຫຼະ ແນະນຳປະໂຫຍດກະໄດ້ປະໂຫຍດເນາະ ອາ ອັນນີ້ກະດີເດ ຖ້າມີໝູ່ແນວນີ້ນີ້ ຄັກ ອາ ຂໍ້ທີສີ່ ບອກທາງສະຫວັນໃຫ້ ບອກທາງສະຫ ວັນໃຫ້ ຂໍ້ທີສີ່ນີ້ ອືມ ໝູ່ເອີຍ ນີ້ທາງໄປສະຫວັນນິບພານນີ້ເດີ້ ບໍ່ແມ່ນຫຍັງໃດ ທາງໄປສະຫວັນນິບພານນີ້ ອາ ທາງໄປສະຫວັນນີ້ດີ ສະຫວັນນີ້ດີປະເສີດ ມີບ່ອນທີ່ເປັນມິດຕະທິບ ເປັນຕາໄປ ໄດ້ມ່ວນ ຢູ່ສະບາຍ ແຕ່ຜູ້ທີ່ ຈະໄປນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ເຂົ້າວັດຟັງທຳຈຳສິນ ຈັ່ງຈະໄປໄດ້ໃດໝູ່ໃດ ນີ້ທາງສາຍນີ້ລະ ທານ ສິນ ພາວະນານີ້ລະ ຈະໄປສູ່ສະຫວັນໄດ້ ໝູ່ເຮັດເດີ້ ນີ້ແນະນຳ ແນະນຳໄປ ອັນນີ້ ກໍມີມິດແນະນຳປະໂຫຍດ ມີສີ່ລັກສະນະເນາະ ບາດນີ້ ມິດມີຄວາມຮັກແພງ ອາ ມິດມີຄວາມຮັກແພງ ມິດມີຄວາມຮັກແພງ ອາ ກະມີລັກສະນະສີ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ອາ ມິດນີ້ກະ ໂອ້ ຫຼາຍແນວເນາະ ມີຄວາມຮັກແພງກັນ ເດ ອາ ມີນະ ຮັກແພງ ມີນ້ຳໃຈຕໍ່ກັນຫັ້ນແຫຼະ ຮັກກັນ ມີລັກສະນະສີ່ ເມື່ອ ອາ ເມື່ອໄດ້ທຸກກໍທຸກນຳ ເມື່ອທຸກກໍທຸກນຳກັນວ່າຊັ້ນແຫຼະ ເຊັ່ນວ່າໝູ່ ເອີ ປະສົບທຸກວ່າຊັ້ນໄປ ຮູ້ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າໝູ່ນີ້ ໂອ້ ໄດ້ປະສົບທຸກ ອາ ເຊັ່ນ ວ່າໝູ່ນີ້ເກີດພະຍາດ ເກີດພະຍາດກໍໄປ ອາ ໄປຊ່ອຍ ອືມ ຈົນພຸ້ນແຫຼະ ປົວຈົນຫາຍພຸ້ນລະ ຫຼືວ່າບັງເກີນວ່າມີໄພອັນຕະລາຍ ໄຟໄໝ້ກໍໄປ ຊ່ອຍຂົນເຄື່ອງຂົນຂອງ ຊ່ອຍເຮັດເຮືອນເຮັດຊານຈົນແລ້ວ ອາ ກໍເສົ້າໂສ ກເສຍໃຈນຳ ເວລາລູກຕາຍເສຍເມຍຕາຍຈາກ ອາ ໝູ່ລູກຕາຍເມຍຕາຍກໍໄປເນາະ ເສົ້າໂສກນຳ ຮ້ອງໄຫ້ອາວອນນຳ ລະກະຊ່ອຍງານສົບຈົນແລ້ວ ອັນນີ້ນີ້ສຸກກະສຸກ ເອີ ທຸກກະທຸກນຳກັນ ວ່າໄດ້ທຸກກະທຸກນ ຳກັນ ບໍ່ທອດບໍ່ຖິ້ມເນາະ ທຸກກະທຸກນຳກັນ ເອີ ມີສຸກຮ່ວມເສບ ມີທຸກຮ່ວມຕ້ານ ອັນນີ້ແຫຼະ ອືມ ອາ ລັກສະນະທີສອງຂອງມິດທີ່ຮັກແພງ ອັນນີ້ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມສຸກກໍມີຄວາມສຸກນຳກັນ ເຊັ່ນວ່າໝູ່ໄດ້ ໂອ້ ໄດ້ລາບໄດ້ ຍົດສັນລະເສີນສຸກ ອາ ໝູ່ກໍດີໃຈນຳເນາະ ດີໃຈນຳ ໄປຮ່ວມ ໄປຮ່ວມສະແດງຄວາມດີໃຈ ເຊັ່ນວ່າ ໝູ່ໄດ້ເລື່ອນຍົດເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ກໍ ໂອ້ ດີໃຈ ອາ ໄປສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້ ອາ ຫຼືວ່າ ໝູ່ເພື່ອນ ອາ ອາ ລູ ກເມຍຂອງໝູ່ເພື່ອນເນາະ ອາ ໄດ້ດີມີສຸກປະການໃດປະການໜຶ່ງ ກໍດີໃຈນຳເນາະ ດີໃຈນຳ ໄປສະແດງຄວາມດີໃຈນຳ ຮຽນໜັງສືຈົບບໍ ແຕ່ງງານບໍ ອາ ກະໄປສະແດງຄວາມດີໃຈ ຫຼືວ່າເຮັດບຸນວັນເກີດເນາະ ກໍໄປສະແດງຄວາມດີໃຈເນາະ ເອົາດອກໄມ້ ເຂົ້າຂອງໄປມອບໃຫ້ເປັນລາງວັນ ອັນນີ້ນີ້ ອາ ຮັກແພງເນາະ ສຸກກະສຸກນຳກັນເນາະ ຂໍ້ທີສາມ ໂຕ້ຖຽງຄົນທີ່ເວົ້າຕິຕຽນໝູ່ເພື່ອນ ນັ້ນ ຜູ້ໃດມາເວົ້າຕິໝູ່ ບໍ່ຍອມ ວ່າ ໄປ ຕ້ອງແກ້ໃຫ້ ຕ້ອງເວົ້າແກ້ໃຫ້ໝູ່ ບໍ່ແມ່ນ ລາວບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ໝູ່ຂ້ອຍເປັນຄົນດີ ເຈົ້າຢ່າມາຫາເລື່ອງໃສ່ເດີ້ ອາ ໝູ່ຂ້ອຍເປັນຄົນດີ ເຈົ້າຢ່າມາຫາເລື່ອງໃສ່ ບໍ່ໄດ້ ອືມ ໂຕ້ຖຽງແທນ ວ່າຊະໄປ ອາ ຖ້າຜູ້ໃດວ່າໝູ່ບໍ່ດີ ນີ້ ບໍ່ຍອມ ອືມ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຕິຕຽນໝູ່ຕໍ່ໄປ ອັນນີ້ປ້ອງກັນເນາະ ອາ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດມາເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ງາມໝູ່ພວກ ລັກສະນະທີສີ່ ຮັບຮອງຄົນທີ່ເວົ້າສັນລະເສີນໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ໃດຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນໝູ່ເພື່ອນກໍວ່າ ໂອ້ ແມ່ນ ລະ ຖືກລະ ເພິ່ນນີ້ເປັນຄົນດີ ອາ ເປັນຄົນດີ ເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດ ເປັນຄົນສະຫຼາດສະຫຼຽວ ອາ ຍິນດີເນາະ ໂອ້ ດີໆ ຖືກແລ້ວ ຖືກແລ້ວ ເຈົ້າຖືກແລ້ວ ເຈົ້າເວົ້າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໝູ່ຂ້ອຍເປັນຄົນດີເດີ້ ເປັນຄົນດີອີ່ຫຼີ ນີ້ ຮັບຮອງວ່າຕໍ່ໄປ ຮັບຮອງ ສັນ ໝູ່ພວກ ສັນເສີນໝູ່ພວກກໍຮັບຮອງ ອາ ມິດດີມິດແທ້ໆ ມີສີ່ຈຳພວກນີ້ ມີລັກສະນະຕ່າງໆກັນ ດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ ກໍຍາກທີ່ຈະຈົດຈະຈຳເນາະ ກະໄດ້ແຕ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງໄປເນາະ ມັນຫົວຂໍ້ຫຼາ ຍ ອາ ແຕ່ວ່າ ກະຟັງແລ້ວຟັງອີກ ກໍຄ່ອຍຊິເຂົ້າໃຈເນາະ ວ່າສະຫຼຸບແລ້ວວ່າ ມິດນີ້ມີສອງຈຳພວກ ອາ ມິດຊົ່ວ ມິດບໍ່ດີ ກັບມິດດີ ນັ້ນແຫຼະ ມິດແທ້ກັບມິດ ເອີ ມິດປອມກັບມິດແທ້ ຫຼືວ່າມິດຊົ່ວມິດດີເນາະ ກະໄດ້ ອາ ມິດຊົ່ວ ນີ້ກໍ ມັນມີແຕ່ແນວບໍ່ດີເນາະ ມີຕັ້ງຫຼາຍຢ່າງ ເພິ່ນແນະນຳໄວ້ ໂອ້ ລະອຽດເລີຍເນາະ ຖ້າເຮົາຈຳໄດ້ເບີດນີ້ນະ ເຮົາຈຳໄດ້ເບີດນີ້ ເຮົາກໍໄປເບິ່ງຄົນນີ້ ໂອ້ ແຕກເລີຍນີ້ ເບິ່ງນີ້ແຕກເລີຍນີ້ ອາ ວິໄຈວິຈານນີ້ ລະອ ຽດຖ່ອງແທ້ເລີຍ ເລິກເຊິ່ງເນາະ ອື ເອົາໄປໄຈ້ແຍກຄົນເນາະ ໄປແຍກຄົນ ອາ ຄົນນີ້ເປັນແນວໃດ ອາ ບັດນີ້ ອາ ມິດດີເນາະ ມິດດີນີ້ກໍຄວນຄົບ ຄວນຄົບມັນກະມີຫຼາຍຢ່າງ ມິດດີກະໄດ້ ກະເບິ່ງເອົາເນາະ ຄົບໄປ ແລ້ວກະຈະຮູ້ດອກ ອ່າ ຖ້າວ່າຄົບໄປແລ້ວບໍ່ດີກະເລີກເນາະ ເອີ ບໍ່ແມ່ນວ່າຄົບໄປແລ້ວເລີກບໍ່ໄດ້ ບໍ່ດີກະຢ່າ ມັນບໍ່ມີແນວໃດໜີກະໄດ້ເນາະ ອ່າ ກະແກ້ໄດ້ ອື ຂະໜາດເມຍຍັງປະເວີຍ ຂະໜາດເມຍຍັງປະ ບໍ່ດີເຮັ ດຈັ່ງໃດລະ ໝູ່ກະຄືກັນແຫຼະ ມັນບໍ່ດີເດ ມັນມາຫຼອກມາລວງ ມາຕົ້ມມາຕຸ໋ນ ມາຊັກຊວນແຕ່ໃນແນວດີບໍ່ງາມ ເອີ ຫາແຕ່ເລື່ອງ ຫາແຕ່ໄພມາໃຫ້ ມັນກະບໍ່ໄຫວເດ້ເນາະ ເອີ ກະຄວນຈະເລີກແດ່ກະເລີກ ຄົບຄົນດີຫັ້ ນແຫຼະ ເອີ ຈະມີສີແກ່ຕົວ ຄົບຄົນຊົ່ວຈະພາຕົວມົວໝອງເນາະ ເອີ ຄົບຄົນດີກະຈະນຳໄປຫາສິ່ງທີ່ດີມີປະໂຫຍດ ອ່າ ແນະນຳ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈະເລີນຂຶ້ນ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນໄດ້ໄຈ້ແຍກ ອ່າ ເວົ້າເລື່ອງມິດສະຫາຍ ອ່ າ ຄົນເຮົາໃນໂລກນີ້ກະຍ່ອມມີມິດສະຫາຍໝົດທຸກຄົນຫັ້ນແຫຼະ ອ່າ ແຕ່ວ່າ ມິດແທ້ໆນີ້ ໂບະ ຫາຍາກ ເພິ່ນບອກວ່າ ອ່າ ໝູ່ກິນຫາງ່າຍ ໝູ່ຕາຍຫາຍາກ ເປັນເລື່ອງອີ່ຫຼີ ໝູ່ກິນຫາງ່າຍ ເວລາມີຂອງຢູ່ຂອງກິນນີ້ ເບີຍ ໝູ່ແ ຕກໂຊກຊວດ ເວລາມີປັນຫາປຸ໊ບ ມິດບໍ່ມາໃກ້ເລີຍ ເອີ ບໍ່ວ່າແຕ່ວ່າຕາຍແຫຼະ ມັນມີເລື່ອງໜ້ອຍດຽວນີ້ ບໍ່ມາໃກ້ເລີຍເດ້ ອັນນີ້ກະ ໂອ້ ມີຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກນີ້ເນາະ ອ່າ ສຳລັບມິດແທ້ໆ ມິດດີນີ້ກະມີຢູ່ແຕ່ຫາກໜ້ອຍ ອ່າ ເ ບິ່ງເອົາເນາະ ຄົບເອົາ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນໄດ້ຕັດໄວ້ໃນພະສູດ ພະສູດໜຶ່ງວ່າ ອ່າ ໃນອະເສວິຕະສູດ ວ່າ ການຄົບຄົນມີສາມ ວ່າຊັ້ນ ເພິ່ນວ່າ ອ່າ ຄົນຈຳພວກທີໜຶ່ງຫັ້ນຕ່ຳກວ່າເຮົາ ຄົນຈຳພວກທີສອງສະເໝີເຮົາ ຄົນຈຳພວກທີສາມສູງກວ່າເຮົາ ຖ້າຄົບຄົນທີ່ຕ່ຳກວ່າເຮົາກະຈະດຶງເຮົາໃຫ້ຕ່ຳລົງໄປ ບໍ່ຄວນຄົບ ເພິ່ນວ່າ ຖ້າຄົບກັບຄົນທີ່ສະເໝີເຮົາ ກະສະເໝີກັບເຮົາ ກະສະເໝີໂຕ ບໍ່ໄດ້ບໍ່ເສຍ ສະເໝີໂຕ ວ່າຊັ້ນ ຖ້າເຮົາຕ້ ອງການຄວາມຈະເລີນທຸກດ້ານ ບໍ່ວ່າດ້ານສິນ ດ້ານທຳ ດ້ານຫຍັງກະຢ່າ ຄວນຈະຄົບຄົນທີ່ດີກວ່າເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາພັດທະນາຂຶ້ນ ສູງຂຶ້ນ ຖ້າວ່າຄົບຄົນທີ່ຕ່ຳກວ່າເຮົາແລ້ວ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ຫຍັງຈາກເຂົາແຫຼະ ມີແຕ່ເຂົາຈະດຶງເຮົາ ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະໃຫ້ກຽດໃຫ້ຊັງດອກ ກະໃຫ້ຄົບໄປນະ ເອີ ພໍບໍ່ໃຫ້ເປັນສັດຕູກັນ ອື ແຕ່ເພິ່ນກະຍັງບອກວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດເຮົາເບິ່ງແລ້ວ ເປັນຕາແນະນຳໄດ້ ເປັນຕາແນະນຳສັ່ງ ສອນໄດ້ ກະຄົບໄດ້ ຄົນບໍ່ດີຫຍັງກະໄດ້ ຄົບເພື່ອວ່າເຮົາຈະແນະນຳເຂົາໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນດີ ເປັນຫຍັງຊັ້ນ ໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນດີໄດ້ ຖ້າວ່າ ເອີ ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຄືເນາະ ເຮົາລອງເວົ້າໆຈັກໜ້ອຍ ເວົ້າແຕະໆເບິ່ງແລ້ວ ບໍ່ມາຈັກໜ້ອຍ ຂັດລະງ່າງລະງ່າງຢູ່ ກະບໍ່ເອົາແຫຼະ ອາ ແລ້ວຖ້າເຮົາເວົ້າໄປແລ້ວກໍຊິເກີດເລື່ອງເນາະ ບໍ່ເອົາ ແນວນັ້ນບໍ່ເອົາ ບໍ່ຄົບ ເລືອກເອົາເນາະ ເລືອກເອົາ ເຮົາມີສິດທີ່ຈະເລືອກ ເຮົາກໍເລືອກເອົາ ຄົ ບຄົນດີມີສີແກ່ຕົວ ຄົບຄົນຊົ່ວພາຕົວມົວໝອງ ຄົບບັນ ຄົນພານ ຄົນພານນຳໄປຫາຜິດ ຄົບບັນດິດ ບັນດິດນຳໄປຫາຜົນ ຜົນກໍຄືປະໂຫຍດຫັ້ນແຫຼະ ສິ່ງທີ່ດີ ມີປະໂຫຍດ ຈະເລີນ ດ້ວຍສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ຈະເລີນໃນສິນໃ ນທຳຫັ້ນແຫຼະ ອາ ມື້ນີ້ອາດຕະມາກໍໄດ້ເວົ້າເລື່ອງມິດເນາະ ອາ ມິດທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າສະແດງໄວ້ ມິດນີ້ກໍຄືບຸກຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ລຶ້ງເຄີຍກັນ ຮັກແພງກັນ ອາ ຮັກແພງກັນ ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກຫັ້ນແຫຼະ ຈັ່ງເອີ້ນວ່າມິດເນ າະ ມີຫຍັງກະຊ່ອຍເຫຼືອເກື້ອກູນກັນນະ ຊ່ອຍເຫຼືອເກື້ອກູນກັນ ຊ່ອຍກັນ ມີສຸກກະຮ່ວມເສບ ມີທຸກຮ່ວມຕ້ານ ຫັ້ນແຫຼະມິດ ມິດນີ້ ຄົນເຮົາກະຢູ່ໆເກີດມາກະຈະຢູ່ຜູ້ດຽວນີ້ ຄືຊິບໍ່ໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າເປັນສັດສັງຄົມ ຢູ່ ຜູ້ດຽວດຽວດາຍຕາມລຳພັງນີ້ບໍ່ໄດ້ ກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກຄົບຄົນຫັ້ນແຫຼະ ຕ້ອງມີມະນຸດສຳພັນດີ ອາ ຕ້ອງມີມະນຸດສຳພັນດີ ຮູ້ຈັກຄົບຄົນ ຮູ້ຈັກເລືອກ ສະຫຼາດ ສະຫຼາດໃນການເລືອກ ແຕ່ວ່າຖ້າຜູ້ໃດ ໄດ້ຟັງເນາະ ໄດ້ຍິນໄ ດ້ຟັງ ທີ່ພະອົງຕັດໄວ້ໃນສິກຂະລະສູດກ່ຽວກັບມິດນີ້ ມິດ ອາ ມິດຊົ່ວກັບມິດດີນີ້ນະ ອາ ມິດປອມກັບມິດແທ້ນີ້ນະ ຖ້າໄດ້ຟັງລະອຽດ ແລະ ຈຳໄດ້ນີ້ ໂອ້ ສຸດຍອດເລີຍອັນນີ້ນະ ສາມາດເບິ່ງຄົນອອກງ່າຍໆເລີຍ ອືມ ມິດ ປອມ ມິດຫຼອກລວງບໍ ມິດດີແຕ່ເວົ້າບໍ ມິດເປັນຄົນປະຈົບປະແຈງບໍ ມິດຄົນຊັກຊວນຫາຈິບຫາຍບໍ ມີລັກສະນະຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດນີ້ກະຮູ້ເບີດເນາະ ໂອ້ ຄົນນີ້ມິດດີເວີ້ຍ ມິດແທ້ ມີແຕ່ນຳປະໂຫຍດທຳມາໃຫ້ ອາ ສັງເກດ ເບິ່ງກໍໄດ້ເນາະ ສັງເກດເອົາແບບຫຍາບໆກໍໄດ້ ຖ້າຜູ້ໃດ ມາຄົບເຮົາແລ້ວກະເຮັດແຕ່ແນວດີເດ ຊັກຊວນແຕ່ໄປທາງດີ ເຮັດແຕ່ແນວດີ ອັນນັ້ນມິດດີ ຜູ້ໃດມາຄົບແລ້ວພາໄປທາງບໍ່ດີ ກໍໃຫ້ຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າມິດບໍ່ດີ ບໍ່ ບໍ່ຄົບ ເອົາແບບຫຍາບໆກໍໄດ້ ເອົາແບບຫຍາບໆກໍໄດ້ເນາະ ອາ ເພາະສະນັ້ນ ອືມ ຄົນເຮົາເກີດມາກະຈຳເປັນແຫຼະ ຈະຕ້ອງມີ ມີໝູ່ມີພວກ ອາ ບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ເປັນທຳມະດາ ເຫັນບາງຄົນ ໂອ້ ໝູ່ຫຼາ ຍ ບາງຄົນກໍບໍ່ມີໝູ່ ອາ ບໍ່ມີໝູ່ເລີຍ ພະພຸດທະອົງບາງເທື່ອເພິ່ນຕັດໄວ້ ຖ້າວ່າບໍ່ມີຄົນດີເລີຍນີ້ນະ ໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີຄົນດີ ກໍບໍ່ຄວນຄົບເລີຍ ເພິ່ນວ່າ ຢູ່ຜູ້ດຽວຊະດີກວ່າ ເໝືອນນໍແຮດ ເໝືອນນໍແຮດວ່າຊັ້ນ ຍ່າງໄປແບບເ ໝືອນນໍແຮດຕັ້ງເທ່ເລ່ເລີຍ ຖ້າບໍ່ມີຄົນດີນີ້ກະບໍ່ຄົບເລີຍເພິ່ນວ່າ ບໍ່ຄົບເລີຍ ເອີ ບໍ່ ບໍ່ຕ້ອງມີ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດໝູ່ນຳ ເຮັດແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາເສື່ອມເສຍ ເສື່ອມເສຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ອ່າ ສ້າງອຸປະນິໄສທີ່ບໍ່ ດີໃຫ້ເຮົາ ເພາະນັ້ນຢູ່ຜູ້ດຽວດີກວ່າວ່າຊັ້ນ ຖ້າ ຖ້າມັນເປັນອັນນັ້ນກະ ກໍດີຄືກັນເດ້ເນາະ ອືມ ກໍດີຄືກັນ ຖ້າຈະຢູ່ຜູ້ດຽວໄດ້ກໍດີ ແຕ່ວ່າ ໂອ້ ຢູ່ຜູ້ດຽວບໍ່ໄດ້ກໍຕ້ອງມີໝູ່ຫັ້ນແຫຼະ ມີໝູ່ກໍເລືອກໝູ່ເອົາ ໝູ່ໃດເປັນຄົນດີຄົນບໍ່ດີ ອ່າ ເລືອກຄົບເອົາຕາມສະບາຍເນາະ ໝູ່ກໍມີຫຼາຍຢູ່ດອກ ຄົນດີກໍມີ ຄົນບໍ່ດີກໍມີຢູ່ໃນສັງຄົມນີ້ ຈັ່ງແຍກເອົາ ອ່າ ມື້ນີ້ກະໄດ້ເວົ້າເລື່ອງມິດ ອ່າ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ເພື່ອໄດ້ເອົາໄປ ອ່າ ພິຈາລະນາຕັດສິນວ່າຈະຄົບ ຜູ້ໃດ ອ່າ ຕໍ່ໄປເນາະ ກະຄິດວ່າພໍສົມຄວນກັບເວລາແລ້ວ ທ້າຍທີ່ສຸດນີ້ກໍຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ ອ່າ ຈົ່ງມາເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ປາສະຈາກຄວາມທຸກຄວາມ ໂສກ ປາສະຈາກໂລກປາສະຈາກໄພ ຢູ່ດີມີສຸກ ຈະເລີນດ້ວຍອາຍຸວັນນະສຸຂະພະລະ ຈະເລີນດ້ວຍລາບຍົດສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມສຸກ ປາດຖະໜາສິ່ງໜຶ່ງສິ່ງໃດ ກໍຂໍໃຫ້ໄດ້ສົມຄວາມມາດປາດຖະໜາທຸກປະກ ານດ້ວຍເທີ້ນ